SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື
ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາດຳເນີນກັນແບບໃດ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ນີ້ ແມ່ນວ່າຈະມີຂຶ້ ນໃນບັນຍາກາດທີ່ມີໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ້ວອາລະວາດທຸກມຸມແຈຂອງໂລກນີ້ຢູ່ ແລະ ກໍມີການທີ່ປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບທາງການສະຫະລັດ ດັ່ງຕຳຫຼວ ດຂ້າຄົນດຳ ນອກນັ້ນກໍມີຂ່າວຄາວອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຄື fake news ແລະ ການຄິດຕົວະຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອອນລາຍນຳດ້ວຍ ການຢັ່ງເບິ່ງສຽງເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາສະເໜີວ່າ ໂຈ ບີເດັນ ຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມກ ຣັດ ທີ່ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ແຂ່ງກັນກັບ ໂດນັລ ທຣຳ ຈາກພັກເຣພູບລິແກນ ປາກົດວ່າທ່ານຖືກນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ຈະໄດ້ສຽງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງມາກມາຍ ແຕ່ໃນຄາວການເລືອກຕັ້ງຂອງຄາວກ່ອນນີ້ ກ ານຢັ່ງເບິ່ງສຽງນັ້ນ ອ່ານສຽງຂອງປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາຜິດພາດໄປຢ່າງສາຫັດ ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນວຽກງານອັນງ່າຍດາຍເຕີບ ຖ້າຈະເວົ້າໄປໃນແ ງ່ໜຶ່ງ ຄືມັນອາໄສສຽງຂອງຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ໂຈ ບີເດັນ ຈະຖືກຊີ້ຂາດວ່າໃຜເປັນຜູ້ຊະນະເລີດ ໂດຍການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງແຂ່ງກັນຢູ່ໃນລັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສ ຳລັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ທີ່ຮູ້ກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ Electoral College ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ມັນມີການເຂົ້າໃຈຜິດ ທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າໃຜໄດ້ສຽງເລືອກຕັ້ງຫຼາຍ ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ເປັນປະທານາ ທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ມັນບໍ່ເປັນແບບນີ້ດອກທ່ານເອີຍ ຍານາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ຕາງໜ້າພັກເດໂມກຣັດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສຽງເລືອກຕັ້ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນຄາວການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດອາເມລິກ າຂອງຊຸດສົກປີ 2016 ແລະ ອາລ ກໍ ກໍຄືກັນໃນປີ 2000 ແຕ່ທັງສອງນີ້ປຣາໄຊ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ

as a woman to be president and last night won the popular vote of Americans ສຳລັບປະເທດທີ່ດີສຳລັບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມຍາກຊາ ໂດຍສະເພາະແທ້ໆສຳລັບຜູ້ຍິງຈະຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນຜູ້ຄອງຕຳແໜ່ງຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ເປັນ ຄົນຟຣີສທີ່ major party nominee ຄົນແລກໆ ເພື່ອເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຊະນະສຽງຂອງປະຊາຊົນ Hillary Clinton ບໍ່ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນດ້ານເຕັກນິກແລ້ວ ປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ເລື ອກເອົາປະທານາທິບໍດີໂດຍກົງ ໂດຍໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕໂດຍທາງອ້ອມ ແປວ່າ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຖືກເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລະບົບການອັນໜຶ່ງ ທີ່ຮຽກວ່າ Electoral College ຢ່າເຂົ້າຈິດເ ຂົ້າໃຈຜິດກັບ Electoral College ເພາະຜູ້ອື່ນຊິຫົວຂວັນເຮົາ ຍ້ອນທີ່ວ່າ College ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງໂຮງຮ່າມໂຮງຮຽນ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລໃດໆ Electoral College ແມ່ນລະບົບການທີ່ຄະນະທາງການຄະນະໜຶ່ງອອກສຽງໃ ນທ່ານແຕ່ລະລັດເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາມີການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 538 ອັນ ຈຳນວນຄົນເລືອກຕັ້ງໃນແຕ່ລະລັດ ເປັນການຊີ້ຂາດເອົາຈຳນວນຄົນ ທີ່ມີຢູ່ໃນສະພາ Congress ນີ້ແ ປວ່າລັດໃຫຍ່ເທົ່າໃດແຮ່ງມີຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍ ຍ້ອນມີພົນລະເມືອງຫຼາຍ ລັດຄາລິຟໍເນຍມີ 55 electors ຄືທາງການທີ່ເປັນຜູ້ອອກສຽງ ເທັກຊັສ 38 ຟລໍຣິດາ 29 ແຕ່ອາລາສກາ ມອນຕານາ ແລະ ໄອດາໂຮ ມີແຕ່ 3 electors ເ ທົ່ານັ້ນ ໃນທຸກລັດ ແຕ່ລະພັກການເມືອງມີລາຍຊື່ electors ຂອງຕົນ ຄື slate of electors ໃນມື້ອອກສຽງເລືອກຕັ້ງ ຄົນສັນຊາດສະຫະລັດ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວອອກສຽງເອົາ slate of electors ເພື່ອຕາງໜ້າລັດຂອງຕົນ ຈຳນວນ electors ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງເອົາ ເ ປັນບຸກຄົນທີ່ສຳເລັດໄດ້ເປັນ electors ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກໂດນັລ ທຣຳ ຊະນະໃນລັດໂອກລາໂຮມາໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປີນີ້ ໂດຍໄດ້ສຽງຊະນະບໍ່ຫຼາຍກໍຕາມ ທ່ານຈະໄດ້ສຽງທັງໝົດ 7 ສຽງຂອງການເລືອກຕັ້ງເຂົ້ າໄປນັບໃສ່ສຽງທັງໝົດຂອງທ່ານ ຜູ້ຊະນະເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ສຽງ Electors College 270 ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້

or in year 2000 that Al Gore got a half million more votes than George W. Bush. Um, but we have what is called a state-by-state winner-takes-all system where each state is assigned a number of electors to our electoral college Electoral College ເປັນບ່ອນຫາສຽງເພື່ອຈະເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂດຍການຕໍ່ສູ້ຫາສຽງກັນນ້ອຍໆຫຼາຍອັນໃນລັດຕ່າງໆ ປະມານເດືອນໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ ຄືວັນຈັນທີ່ຕາມຫຼັງວັນພຸດຂອງເດືອນທັນວາ electors ປະຊຸມກັນຂຶ້ນໃນແຕ່ລະລັດ ແລ້ວອອກສຽງເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ ນີ້ເປັນການອອກສຽງເອົາໂດຍກົງແທ້ໆ ແລະ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຖືກຄັດເລືອກຂຶ້ນມາຈາກ electors ລັດທີ່ມັກຊອບ ຫຼືວ່າເຂົ້າຂ້າງພັກເດໂມແຄຣັດ ດັ່ງນິວຢອກ ຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ອີລີນອຍ ອອກສ ຽງເອົາຄົນຂອງພັກດັ່ງກ່າວໃນທຸກການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດມາແລ້ວ 4 ຫວດ ລັດສີແດງ ດັ່ງລັດອາລາບາມາ ມິສຊິສຊິບປີ ແລະ ຢູທາ ເລືອກເອົາພັກຣີພັບບລິກັນມາແລ້ວ 4 ຫວດດ້ວຍ ແຕ່ກໍມີ ລັດສີບົວ ທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມີ 5 50 ລັດທີ່ໃນແຕ່ລະການເລືອກຕັ້ງອອກສຽງປ່ຽນໄປປ່ຽນມາໃນການເຂົ້າຂ້າງພັກໃດພັກໜຶ່ງ ສີບົວເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດອາເມລິກາຕໍ່ສູ້ກັນ ຍ້ອນວ່າລັດສີບົ ວເປັນຜູ້ຕັດສິນຊີ້ຂາດວ່າໃຜ ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ລັດໂອໄຮໂອ ເພັນຊິລເວເນຍ ມິຊິແກນ ແລະ ຟລໍຣິດາ ເລືອກເອົາໂອບາມາໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາປີ 2008 ແລະ 2012 ແຕ່ຕ່າວຫົວໄປເອົ າໂດນັລ ທຣຳ ໃນປີ 2016 ດັ່ງທ່ານໂຣເຊລຊີ້ແຈງວ່າ Donald Trump had a very different kind of political appeal than the typical Republican Party candidate. And he was able to appeal to some voting constituencies that typically vote Democrat in elections, particularly on his populist economic policies related to trade and opposition to globalization and the impacts that globalization has had on the manufacturing sectors of our economy concentrated heavily

ຊະນະໃນຫຼາຍລັດທີ່ເປັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຮິລາຣີ ຄລິນຕັນ ຄິດວ່າຕົນຈະສາມາດໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໄປຫາສຽງໃນລັດຕ່າງໆນັ້ນ ໃນຖານ Electoral College ແລ້ວກໍປາໄຊໃນທີ່ສຸດ ກະທັ້ງທີ່ ໂດນັລ ທຣຳ ຊະນະລັດ ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສຽງລື່ນຫຼາຍກໍຕາມ ທ່ານມີໄຊໃນດ້ານ Electoral Vote ຂອງລັດຕ່າງໆນັ້ນ ໂດຍແບບນັ້ນ ກະທັ້ງທີ່ໄດ້ສຽງເລືອກຕັ້ງ 3 ລ້ານສຽງໜ້ອຍກວ່າກໍຕາມ ແຕ່ ໂດນັລ ທຣຳ ມີໄຊຢ່າງສະບາຍໆຜ່ານສຽງ Electoral College ຟັງແລ້ວມັນຄົງເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຍາກ ເພາະລະບົບການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດອາເມລິກາມັນສັບສົນຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຄົນນອກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແຕ່ຂໍຖາມໂດຍງ່າຍໆຊ ະວ່າ ສຳລັບຄືນເລືອກຕັ້ງຂອງງວດນີ້ ທີ 4 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020

ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງງວດກ່ອນນີ້ ຜົນການເລືອກຕັ້ງເລີ່ມມີຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳຂອງມື້ເລືອກຕັ້ງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຈະອອກມາປະກາດເປັນຜູ້ຊະນະໃນຄືນນັ້ນໂລດ ສຳລັບງວດນີ້ ແນ່ນ ອນມັນຄົງບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ ຫຼືວ່າບໍ່ຄືກັນ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ທີ່ພາໃຫ້ຄົນມາກມາຍອອກສຽງກ່ອນເວລາ ແລະ ໂດຍທາງໄປສະນີ ທັງສອງນີ້ ກໍຖືກນັບບັດກັນໃຫ້ໝົດໃຫ້ກ້ຽງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໂດນັລ ທຣຳ ຕິຕຽນ postal voting ການປ່ອນ ບັດໂດຍທາງໄປສະນີຢູ່ເລື້ອຍໆຕະຫຼອດມາ ໂດຍອ້າງວ່າມັນຈະພາໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ ລັດສີຟ້າຄືລັດທີ່ມັກຊອບເດໂມແຄຣັດ

ຜູ້ອອກສຽງເລືອກຕັ້ງໃນຄາລີຟໍເນຍເຊື່ອໝັ້ນກັບຄວາມເປັນທຳຂອງການເລືອກຕັ້ງໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ການເວົ້າວ່າການເລືອກຕັ້ງໂດຍທາງໄປສະນີຈະຖືກສໍ້ໂກງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານຫຍັງເລີຍ ຍ້ອນໂຄ ວິດ-19 ກັບກາຍເປັນການເມືອງໃນສະຫະລັດ ມີຄາດຄະເນວ່າຄົນທີ່ມັກເດໂມແຄຣັດຈະໃຊ້ການອອກສຽງປ່ອນບັດກ່ອນເວລາ ແລະ ການອອກສຽງໂດຍທາງໄປສະນີ ແຕ່ຄົນທີ່ມັກ Republican ຄົງຈະໄປປ່ອນບັດໂດຍຕົ ນເອງໃນມື້ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ເດືອນ 11 ສາກົນປີ 2020 ນີ້ແປວ່າຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຖືກນັບ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ແມ່ນຈະມາຈາກຕູ້ປ່ອນບັດທີ່ມີຄົນເລືອກເອົາ ໂດນັນ ທຣຳ ຫຼາຍ ແຕ່ບັດຂອງການເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາ ແລະ ໂດຍທາງໄປສະນີຈະເປັນຂອງ ໂຈ ບິເດນ ດັ່ງໃນປີ 2016 ການແຂ່ງຂັນກັນເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ຖືກມອງເບິ່ງ ແມ່ນມອງເບິ່ງລັດທີ່ເປັນສະໝໍລະພູມສົງຄາມກັນ ຄືການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ອັນມີດ້ວຍລັດ ເພັນຊິນເວເນຍ ໂອໄຮໂອ ມິຊິແກນ ຟລໍຣິດາ ວິສຄອນຊິນ ແລະ ໄອໂອວາ ຫົກລັດເຫຼົ່ານີ້ເລືອກເອົາ ໂອບາມາ ໃນປີ 2008 ແລະ 2012 ແຕ່ປ່ຽນຈິດປ່ຽນໃຈຫັນໄປເອົາ ໂດນັນ ທຣຳ ໃນປີ 2016 ແຕ່ລັດທີ່ໂດຍປົກກະຕິເລືອກເອົ າຄົນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ດັ່ງ ນອດຄາໂຣໄລນາ ຈໍເຈຍ ອາຣິໂຊນາ ແລະ ກະທັ່ງ ເທັກຊັດ ປ່ຽນໄປເອົາຄົນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ

Virginia, Colorado, Minnesota, be New Mexico, perhaps, be more battleground uh, states than, than they are. Um, so that's a sign that things are moving in the Democratic direction. But it's not just the presidential, it's also, you know, it's also spending and visits. The fact that, you know, you see Trump, you know, ha having gone off the air in a lot of states, having money trouble so that's a sign that they're not able to compete to expand to their battleground while you have

it might not be time to go to bed, but it's certainly time to brush your teeth. ຈະມີການເລືອກຕັ້ງອັນສຳຄັນໃນຢ່າງໜ້ອຍສີ່ລັດ ທີ່ຈະມີສຽງປ່ຽນຝ່າຍ ແຕ່ລັດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະຈະເປັນຜູ້ຊີ້ຂາດວ່າໃຜຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນວັ ນທີ 4 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ໃຜຈະປາໄຊ ໃຜຈະຊະນະກໍຕາມແຕ່ ແມ່ນວ່າ ຈະມີພິທີການຮັບເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນທີ 20 ມົກກະລາ 2021 ທີ່ກໍຈະເປັນມື້ເປັນວັນແລ ກໆ ທີ່ຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ 2020 ຈະເລີ່ມເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄືເປັນປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ແນວໜຶ່ງທີ່ຄວນສັງເກດເຫັນແມ່ນວ່າ ນັ້ນເປັນປະຊາທິປະໄຕທີ່ບໍ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕຂອງຜ ະເດັດການ ຫຼື ແລະ ສັງຄົມນິຍົມຄອມມູນິດ ທີ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕພັກໜຶ່ງພັກດຽວ ແລະ ບໍ່ມີພັກອື່ນໃດຈະມີສິດໄດ້ເປັນລັດຖະບານຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕນັ້ນແມ່ນປະຊາທິປະໄຕຮ່ວມສູນ ຄັນຊິເ ວົ້າແລ້ວແມ່ນຂຶ້ນກັບສູນກາງພັກ ອັນທີ່ມີການເວົ້າກັນແບບງ່າຍໆວ່າ ໃນນັ້ນ ພັກເລືອກປະຊາຊົນ ແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນເລືອກເອົາຄົນທີ່ຕົນເລືອກມານັ້ນອີກຕໍ່ໜຶ່ງ ວ່າເທາະ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຕັດ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງ ພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ